ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກແນວໃດ ຖ້າທ່ານລ້າງຖ້ວຍກອງໃຫຍ່ດ້ວຍນ້ຳພຽງຈອກດຽວ ທ່ານຄົງບອກວ່າທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເຮັດວຽກແຕ່ມີນ້ຳບໍ່ພໍ ທ່ານກໍຈະຮູ້ສຶກຄືກັນກັບ ການລ້າງຖ້ວຍກອງໃຫຍ່ດ້ວຍນ້ຳພຽງຈອກດຽວ ເຊິ່ງບໍ່ມີທາງຈະລ້າງໃຫ້ສະອາດໄດ້ ຜົນເສຍຂອງຮ່າງກາຍນັ້ນ ຈະມີຫຼາຍກວ່າຖ້ວຍຈານທີ່ບໍ່ສະອາດ ເພາະລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບການກະ ທົບກະເທືອນຄືກັນ ຮ່າງກາຍຈະຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງລຳບາກ ເພາະສິ່ງເສດເຫຼືອຈະເຂັ້ມຂຸ້ນໂພດ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີກິ່ນເໝັນ ລົມຫາຍໃຈເໝັນ ແລະ ປັດສະວະກໍມີກິ່ນແຮ ງຄືກັນ ນ້ຳມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ມີໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂລກ ຫຼື ພະຍາດໃນລະບົບປັດສະວະ ແລະ ອາດເປັນໜິ້ວໄດ້ ການດື່ມນ້ຳຢ່າງພຽງພໍມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກ ານຮັກສາອຸນຫະພູມພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ນ້ຳຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງກິນຢາເປັນປະຈຳ ນ້ຳກໍຍິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາສະສົມ ຫຼື ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ໃນບາງເວລາຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ເພາະໄດ້ຮັບນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ເກີດຈາກການສູນເສຍນ້ຳຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດນ້ອຍລົງ ທ່ານກໍຈະມີອາການ ປາກແຫ້ງ ຜິວໜັງຫ່ຽວແຫ້ງ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ ມີນ້ຳປັດສະວະນ້ອຍລົງ ຕາໂກນ ເມື່ອຍງ່າຍ ແລະ ຕ້ອງການດື່ມນ້ຳ ເມື່ອມີອາການເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອໃດ ຕ້ອງຮີບດື່ມນ້ຳທັນທີ ເພາະວ່າຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳດົນເກີນໄປ ແ ລະ ບໍ່ມີການດື່ມນ້ຳທົດແທນນ້ຳທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຮ່າງກາຍຈະປັບຕົວເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳໃນຕົວເຮົາເອງ ໂດຍການຜະລິດສານຊະນິດໜຶ່ງອອກມາ ມີຊື່ວ່າ Histamine Vasopressin ສານເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັກສ ານ້ຳໄວ້ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຜົນຂອງການຫຼັ່ງອອກມາຂອງສານເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາໄດ້ອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການຂາດນ້ຳມີຜົນຕໍ່ເນື້ອງອກໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເສັ້ນໃຍພືດເຮັດໃຫ້ອາຈົມໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ບໍ່ແຂງ ເພື່ອສະດວກໃນການຂັບຖ່າຍ ແຕ່ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງດື່ມນ້ຳບໍ່ພໍ ຮ່າງກາຍຈະພະຍາຍາມດູດຊຶມນ້ຳທີ່ຢູ່ໃນອາຈົມກັບຄືນໃຫ້ໄດ້ຫຼາ ຍທີ່ສຸດ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ອາຈົມຂອງຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳບໍ່ພໍຈະແຂງ ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍລຳບາກ ຈົນອາດເປັນສາເຫດຂອງໂລກບາງຊະນິດທີ່ຈະຕາມມາ ດັ່ງນັ້ນ ການດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່ າຍຂອງຄົນເຮົາເປັນຢ່າງດີ ມີການສຶກສາວິໄຈທາງດ້ານວິຊາການພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນເສັ້ນໃຍພືດຫຼາຍກວ່າ 30 ກຣາມຕໍ່ມື້ ຈະຫຼຸດອາການສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໄສ້ຕິ່ງໃນລຳໄສ້ໄດ້ເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ສ່ວນຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳຫຼ າຍກວ່າ 6 ຈອກຕໍ່ມື້ ຈະຫຼຸດອັດຕາການເປັນໄສ້ຕິ່ງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ແລະ ຖ້າດື່ມນ້ຳຫຼາຍ ແລະ ກິນເສັ້ນໃຍອາຫານຫຼາຍ ກໍຈະຫຼຸດອັດຕາສ່ຽງໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍຄິດວ່າກາ ນດື່ມນ້ຳບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນມະເຮັງຕ່າງໆ ມາຮອດປີ ຄ.ສ. 1990 ວາລະສານການແພດ New England ໄດ້ລາຍງານການເປັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ໂດຍການສຶກສາຈາກຜູ້ຊາຍ 47,000 ກວ່າຄົນ ເຊິ່ງມີການຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂ ອງການດື່ມນ້ຳຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍກຸ່ມທຳອິດຈະເປັນຜູ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 10 ຈອກ ແລະ ກຸ່ມທີ 2 ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍກວ່າ 6 ຈອກ ຜົນອອກມາປາກົດວ່າ ກຸ່ມທີ 1 ເປັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກຸ່ມທີ 2 ເພາະ ສະນັ້ນ ການດື່ມນ້ຳມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປ້ອງກັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກິນອາຫານຢູ່ນັ້ນ ເມື່ອທ່ານກືນອາຫານບໍ່ລົງ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າແຄ້ນເຂົ້າ ຫຼື ເຂົ້າຄາຄໍ ທ່ານກໍດື່ມນ້ຳໄດ້ທັນທີແມ່ນບໍ່ ເພາະຮ່າງ ກາຍຂາດນ້ຳໃນການລຳລຽງອາຫານ ການດື່ມນ້ຳເຂົ້າໄປນັ້ນ ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າທ່ານດື່ມນ້ຳກ່ອນກິນເຂົ້າຢ່າງພຽງພໍ ກໍຈະບໍ່ມີອາການຂາດນ້ຳ ຫຼື ຈິບນ້ຳລະຫວ່າງຄາບອ າຫານກໍຍິ່ງດີ ຢ່າລືມວ່າ ການດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກິນອາຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼັ່ງນ້ຳຍ່ອຍອີກດ້ວຍ ຖ້າດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ຈະມີຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດນ້ຳເ ມືອກໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງອາດເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ກະເພາະມີບັນຫາ ນ້ຳບໍ່ມີແຄລໍຣີ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານທີ່ຫຼຸດນ້ຳໜັກ ສາມາດດື່ມນ້ຳໄດ້ເຕັມທີ່ ແຕ່ນ້ຳຊາກາເຟ ນ້ຳຫວານມີແຄລໍຣີ ນອກຈາກນີ້ ການດື່ມນ້ຳຍັງເຮັດ ໃຫ້ຈິດໃຈແຈ່ມໃສ ເມື່ອໃດທີ່ຂາດນ້ຳ ສະໝອງຈະບໍ່ປອດໂປ່ງ ເຮັດໃຫ້ອາລົມເສຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຈຮ້າຍ ເມື່ອໃດທີ່ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ເມື່ອນັ້ນຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເຊິ່ງໄດ້ ແກ່ ໂລກຂໍ້ອັກເສບ ໂລກຄວາມດັນສູງ ໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ ຫຼື ຈົນກະທັ້ງເປັນໂລກພູມແພ້ຫຼາຍຊະນິດ ຢ່າລືມວ່າ ການດື່ມນ້ຳອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ຳລ້າໆ ບໍ່ພໍ ແລະ ບໍ່ຄວນນັບວ່າເປັນນ້ຳທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ເຮົ າຄວນດື່ມນ້ຳທຳມະດາ ຫຼື ນ້ຳລ້າໆ ເພາະນີ້ຄືນ້ຳບໍລິສຸດທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ນ້ຳປະສົມສີປະສົມນ້ຳຕານ ສູ້ນ້ຳທຳມະດາບໍ່ໄດ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການ ມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວ ກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິ ສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວ າມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສົງຄາມຢິວປາເລສະຕາຍ ແລະ ປະເທດອາຣັບ ທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນຂ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆນັ້ນ ມັນມີຄວາມເປັນມາອັນຍືດຍາວ ແລະກະບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍວ່າ ຄົນສອງຊົນຊາດສອງກຸ່ມທີ່ກຳ ລັງຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ນີ້ ມີຮາກຖານທີ່ມາຈາກພໍ່ດຽວກັນ ເປັນປະເທດທີ່ເກີດຈາກຄວາມເປັນພີ່ເປັນນ້ອງກັນ ເພາະຕ່າງກໍເປັນລູກຫຼານຂອງອັບຣາຮາມ ຜູ້ສືບທອດມາຈາກບັນພະບຸລຸດຄືໂນອາ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ ບອກໃຫ້ເຂົາຍ້າຍອອກຈາກເມືອງເອີ ເພື່ອໄປຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອສຳລັບການສ້າງຊາດຂຶ້ນມາໃໝ່ ຊຶ່ງຈະຕັ້ງຢູ່ໃນແປເລສະຕາຍ ປັດຈຸບັນນີ້ກໍຄືປະເທດອິດສະຣາເອນ ແລະ ປ ະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງເຊັ່ນວ່າ ຈໍແດນ ຫຼື ເລບານອນ ເຫດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກອັບຣາຮາມກໍເພາະວ່າ ເຂົາເຊື່ອ ແລະ ກໍຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ ຜູ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີຜູ້ໄຖ່ໂລກມາເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນໂລກ ເພື່ອໄຖ່ມະນຸດທຸກຄົນໃຫ້ອອກຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ອັບຣາຮາມອອກມາຈາກບ້ານເມືອງຂອງເຂົາ ພ້ອມດ້ວຍຄົນໃຊ້ ແລະ ສັດລ້ຽງ ຊຶ່ງຖືວ່າມັນເປັນຊັບສົມບັດຂອງຄົນຢູ່ໃນສະໄໝນັ້ນ ເຂົ າໄດ້ໄປຕາມພຣະປະສົງທີ່ພຣະອົງຊົງບອກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ຂະນະນັ້ນ ອັບຣາຮາມອາຍຸກໍແກ່ຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ຊາຣາພັນລະຍາຂອງເຂົາໄດ້ເປັນໝັນ ແລະ ຄິດວ່ານາງຄົງຊິບໍ່ມີລູກອີ ກແລ້ວ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄິດຄືກັບນາງ ພຣະອົງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ອັບຣາຮາມເຫັນດວງດາວຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງໃນກາງຄືນ ແລະ ກໍບອກເຂົາວ່າ ເຈົ້າຈະມີລູກຫຼານເໝືອນກັບດວງດາວເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ພັນລະຍາຂອງ ເຂົາບໍ່ເຊື່ອ ນາງຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຕາມປະເພນີຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ໂດຍການຍົກສາວໃຊ້ຊາວອີຢິບໃຫ້ເປັນພັນລະຍານ້ອຍຂອງອັບຣາຮາມ ແລະໃນທີ່ສຸດ ນາງກໍໄດ້ຕັ້ງຄັນ ແລະ ຄອດບຸດຊາຍອອກມາ ໂດຍຕັ້ ງຊື່ວ່າ ອິດສະມາເອນ ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍບອກວ່າ ເດັກຄົນນີ້ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະຮັບມໍລະດົກແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງອັບຣາຮາມ ເດັກຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງເກີດມາເປັນລູກຂອງນາງຊາຣາ ໃນທີ່ ສຸດເມື່ອພັນລະຍາຂອງເຂົາຕັ້ງທ້ອງ ອາຍຸຂອງນາງກໍໄດ້ 90 ປີແລ້ວ ແລະ ເວລານັ້ນອັບຣາຮາມກໍມີອາຍຸໄດ້ 100 ປີ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນທີ່ຜູ້ຍິງເຖົ້າໆຄືກັບນາງຈະມີລູກໄດ້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີອັນ ໃດເລີຍທີ່ພຣະອົງຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຂົາຕັ້ງຊື່ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ວ່າ ອີຊັກ ຫຼື ໄອຊັກ ຂະນະທີ່ອິດສະມາເອນອາຍຸໄດ້ 13 ປີແລ້ວ ເມື່ອອີຊັກເກີດມາ ບັນຫາຂອງເມຍນ້ອຍເມຍໃຫຍ່ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວນີ້ເກີດເລື່ອງບ າດໝາງກັນຂຶ້ນ ເມື່ອຊາຣາບໍ່ພໍໃຈອິດສະມາເອນ ແລະ ແມ່ຂອງເຂົາ ນາງຈຶ່ງຍົວະໃຫ້ອັບຣາຮາມໄລ່ນາງໜີອອກຈາກເຮືອນ ລະຫວ່າງກາງທາງ ພຣະເຈົ້າໄດ້ມີເມດຕາແກ່ນາງ ແລະ ລູກ ພຣະອົງໄດ້ສັນຍາ ວ່າ ຈະອວຍພອນໃຫ້ແກ່ອິດສະມາເອນ ເຂົາຈະເປັນເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ແລະ ເປັນບິດາຂອງຄົນຊົນຊາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງຕໍ່ມາ ຊາວອາຣັບທັງຫຼາຍຕ່າງກໍເຊື່ອວ່າ ເຂົາຄືບິດາຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດຊົນຊາດເຫຼົ່ານີ້ໃ ນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ກໍເຊື່ອວ່າອິດສະມາເອນຄືລູກຄົນແລກຜູ້ທີ່ມີສັກສີທີ່ຈະໄດ້ເປັນບຸດຕາມຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ອິດສະມາເອນມີລູກ 12 ຄົນ ຂະນະທີ່ຢາໂຄບລູກຊາຍຂອງອີຊາກກໍມີລູກ 12 ຄົນຄືກັນ ເ ຂົາໄດ້ກໍ່ຕັ້ງເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ຄື ອິດສະຣາເອນຕາມຊື່ຂອງຢາໂຄບ ເລື່ອງລາວຂອງຄົນສອງຊາດໜ້າຈະເປັນຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ດີຕໍ່ກັນໄດ້ ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ປະເທດອິດສະຣາເອນໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງປະເທດ ປະເທດຝ່າຍເໜືອມີຊື່ວ່າອິດສະຣາເອນ ມີເມືອງຊາມາເຣຍເປັນເມືອງຫຼວງ ສ່ວນປະເທດທາງທິດໃຕ້ມີຊື່ວ່າປະເທດຢູດາ ຊຶ່ງມີເຢຣູຊາເລັມເປັນເມືອງຫຼວງ ຕໍ່ມາປະເທດທາງເໜືອໄດ້ຖືກປະເທດອັດຊີ ເຣຍຍຶດຄອງ ແລະ ນຳພາປະຊາຊົນອັດຊີເຣຍອົບພະຍົບມາຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນ ແລະ ກະແຕ່ງງານກັບຄົນອິດສະຣາເອນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສາຍເລືອດຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ມີການນັບຖືສາສະໜາ ຂອງຊາວອັດຊີເຣຍອີກດ້ວຍ ແລະ ກໍຈົນສູນເສຍຄວາມເປັນຊາດໄປໃນທີ່ສຸດ ສ່ວນປະເທດຢູດາ ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ປ່ຽນຊື່ໄປເປັນຢິວ ແລະ ເຂົາກໍພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງເຜົ່າພັນຂອງຕົວເອງໄວ້ໄດ້ ບໍ່ຍອມແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງຊາດ ຮັກສາຂະໜົບທຳນຽມຂອງຕົນເອົາໄວ້ຢ່າງດີ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍິ່ງຍະໂສຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຍອມຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຊົນຊາດອື່ນ ເພາະຄວາມຄິດຂອງຄົນຢິວຄິດວ່າ ພ ວກເຂົາເປັນລູກແຫ່ງຄຳສັນຍາ ເຂົາມັກຈະດູຖູກຢຽດຫຍາມຄົນຊົນຊາດອື່ນວ່າຈະຖືກລົງໂທດ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບໃຜ ມີແຕ່ພັກພວກຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍຄວາມຂັດ ແຍ່ງນີ້ ມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໃນສະໄໝຂອງພຣະເຢຊູ ຄວາມຂັດແຍ່ງກໍຍິ່ງເລີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ພຣະອົງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນວ່າທຸກຄົນມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາ ດທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງຊາວຢິວໄດ້ ຈົນກະທັ່ງເມື່ອປີຄຣິສຕະສັກກະຫຼາດ 70 ເມືອງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກກອງທັບໂຣມັນທຳລາຍ ພວກຢິວຈຶ່ງສິ້ນຊາດ ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກປາແລັດສະຕາຍ ບ້ານເມື ອງຈຶ່ງຖືກຄົນປາແລັດສະຕາຍຄອບຄອງ ຈົນກະທັ່ງ ພ.ສ. 2490 ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະເທດຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍການຍຶດເອົາບ້ານເມືອງທີ່ຊາວປາແລັດສະຕາຍເຄີຍອາໄສຢູ່ ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນມາຈົ ນເຖິງເທົ່າທຸກວັນນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຄວາມກຽດຊັງ ການບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນອື່ນນັ້ນແຫຼະ ທີ່ມັນເປັນຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ເຮົາຈະພົບກັນໃ ໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈ ະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນ ຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາ ກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ